Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ການເປັນຄູ່ຊີວິດ ຫຼືວ່າ ຜົວເມຍກັນ ສາມາດລົ້ມເພພັງລົງໄດ້ທຸກເມື່ອ ແຕ່ຖ້າຫາກວ່າມັນເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ມັນຄົງເປັນເລື່ອງລາວອັນໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ຄົງສ້າງຄວາມເຈັບແສບ ແລະ ຍາກແຄ້ນບໍ່ຫຼ າຍກໍນ້ອຍ ການເປັນຜົວເມຍກັນແລ້ວເພພັງລົງ ຈົບສິ້ນລົງ ເລື້ອຍໆໄປເປັນສິ່ງທີ່ຊ້ຳຊອກຈິດໃຈ ແລະ ເຈັບແສບ ການແຍກກັນຢູ່ກິນໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ລະຫວ່າງການເປັນຜົວເມຍກັນໃນປະເທດອົດສະ ຕຣາເລຍ ເປັນລະບົບການອັນສັບສົນ ໂດຍສະເພາະຖ້າຫາກວ່າມີລູກມີເຕົ້າພົວພັນນຳ ມັນແຮງກໍຍາກຊາຂຶ້ນຕື່ມ ການຄົ້ນຄວ້າຍຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈັບຈ່າຍເງິນ ຄຳເຖິງ 45 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ເພື່ອຄ່າທຳນຽມການຮ້ອງຂໍຢ່າຮ້າງກັນ ແລະ 3 ລ້ານ 7 ແສນໂດລາ ສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນດ້ານກົດໝາຍ ເກົ້າຈາກສິບຄົນທີ່ຢ່າຮ້າງກັນ ຫຼື ແຍກກັນຢູ່ກິນຮູ້ສຶກວ່າຟື້ນຟູສະພາບຄວາມຫ ວັ່ນໄຫວໃນດ້ານຈິດໃຈໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ໜີໄປຈາກຄູ່ຄອງແລ້ວ ເກືອບ 60 ເປີເຊັນຂອງພໍ່ແມ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະມີຕໍ່ລູກໆ ເມື່ອຢ່າຮ້າງກັນແລ້ວ ຄົນທີ່ມັກຮັກກັນແລ້ວເປັນຜົວ ເມຍກັນ ບໍ່ມີເຈດຕະນາຈະຢ່າຮ້າງກັນ ແລະ ແຕກແຍກກັນເມື່ອສົມລົດເປັນຄູ່ຊີວິດກັນຢູ່ ແຕ່ການຢູ່ເຫີງຫ່າງກັນ ແລະ ການທີ່ຄວາມສຳພັນເພພັງລົງຍ້ອນໂຄວິດ-19 ອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ານຄອບ ຄົວຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຕື່ມ ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີຄວາມສະເໝີພາບໃນດ້ານເພດພົວພັນນຳ

ທີ່ຈະມີແຜນການກ່ຽວກັບການແຍກກັນຢູ່ກິນ ສຳລັບເພື່ອວ່າສະຖານະການໃນດ້ານສຸຂະພາບຂອງການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ປ່ຽນແປງ ໜັງສືລາຍງານຂອງຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ໂດຍ Real Insurance ກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອັນແທ້ ຈິງຂອງການແຍກກັນຢູ່ ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄົນໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຈັບຈ່າຍເງິນຄຳເຖິງ 45 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ

ການເຈລະຈາກັນກໍຍັງໃຫ້ຜົນໄດ້ຜົນດີຕໍ່ການແຍກກັນຢູ່ໂດຍມີມິດຕະພາບ ການຢ່າຮ້າງກັນເປັນການຕັດສິນອົກສິນໃຈອັນສຳຄັນ ແມ່ນວ່າໜັງສືລາຍງານນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 90% ຂອງກໍລະນີຂອງຄົນໃນປະເທດ ອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ແຍກກັນຢູ່ກິນ ແລະ ຢ່າຮ້າງກັນ ແມ່ນວ່າເປັນຄົນທີ່ທົນທານກັບຄວາມຫວັ່ນໄຫວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປັບຕົວໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ແຍກກັນຢູ່ກິນແລ້ວ Montalvo ເວົ້າວ່າການຈັບຈ່າຍເງິນຄຳໃນການເລີ່ມຕົ້ນຊີ ວິດໃໝ່ພາຍຫຼັງການແຍກກັນຢູ່ກິນ ເປັນຄວາມຫ່ວງໃຍອັນສຳຄັນ ສຳລັບຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນທີ່ພິຈາລະນາຈະຢ່າຮ້າງກັນຢູ່ກິນ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນກໍບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຄູ່ທີ່ແຍກກັນຢູ່ກິນ ມີຄວາມເ ປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບຜົນສະທ້ອນຂອງການແຍກກັນຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມ Montalvo

ພໍ່ແມ່ທີ່ຖືກສັ່ງໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ກັບລູກໆໄດ້ຮ່ວມກັນ ອາດເປັນຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບຊາຍແດນລະຫວ່າງລັດ ສອງສ່ວນສາມຂອງຄົນໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ໜີໄປຈາກຄູ່ຄອງຂ ອງພວກເຂົາເຈົ້າເວົ້າວ່າ ຜົນສະທ້ອນໃນດ້ານປະສາດ ແລະ ຈິດໃຈ ເປັນສິ່ງຍາກຊາທີ່ສຸດຂອງການແຍກກັນຢູ່ກິນ ຍານາງ Panagiotidis ຢ່າງແຮງກ້າ

ຫຼື ອື່ນໆທີ່ບໍ່ມີຄວາມສຸກຢ່າງມາກມາຍທີ່ຈະຢູ່ກິນນຳກັນ ແລະ ເປັນທີ່ໜັກໜ່ວງທີ່ຈະຢູ່ກິນນຳກັນ ຍານາງກໍເວົ້າວ່າ ເມື່ອທີ່ການເປັນຜົວເມຍກັນບໍ່ໄດ້ຜົນ ໃນບາງຄັ້ງບາງຄາວມັນອາດເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເອົາ ຊະນະການຂວາງກັ້ນໃນດ້ານຮີດຄອງປະເພນີວັດທະນະທຳ ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດໄວ້ ຫຼື ເອົາຄວາມປອດໄພຂອງເຮົາເອງ ຊີວິດຂອງເຮົາກ່ອນເພິ່ນ ອອກໄປຈາກສະຖານະການທີ່ສ້າງຄວາມກັງວົນ ການຕ່ຳຕ້ອ ຍຄ່ອຍໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກໂດດດ່ຽວປ່ຽວໃຈ Montalvo ເວົ້າວ່າ ໃນເວລາອັນແປກໆ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ ການຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ແລະ ການຫາເອົາຄວາມແນະນຳ ສາມາດມີຜົນສະທ້ອນທີ່ບໍ່ຄາດຫວັງໃສ່ຄວາມສາມ າດຂອງເຮົາໃນການດູແລລູກໆ ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າ ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກືອບ 6 ຄົນຈາກ 10 ຄົນ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຜົນສະທ້ອນທີ່ຈະມີຕໍ່ລູກໆ ເມື່ອການເປັນຄູ່ຊີວິດກັນຈົບສິ້ນລົງໄປແລ້ວ

treat the other person with some degree of respect ຕ້ອງໃຫ້ກຽດຕໍ່ພໍ່ແມ່ຂອງລູກໆ ໂດຍການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບນັບຖື ໂດຍບໍ່ວ່າຈະເປັນສະຖານະພາບນະການແບບໃດກໍຕາມ ແຕ່ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເປັນບັນຫາ ສາມາດແມ່ນການປ່ຽນແປງຂອງຄວາ ມສຳພັນລະຫວ່າງຄູ່ຊີວິດກັນ ໃນແງ່ນີ້ ດຣ ຟູເລີ

ໃນຖານວ່າເຮົາເປັນຄົນແບບໃດ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ສຳລັບການແນະນຳ ແລະ ປຶກສາ ໃຫ້ໂທນຳເບີໂທລະສັບ 1300 364 277 ເພື່ອຕິດຕໍ່ຫາພະນັກງານ Relationship Australia ໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນດ້ ານຄອບຄົວ ໃຫ້ໂທນຳເບີ 1800 Respect ຫຼື 1800 737 732 ເພື່ອຫາຄວາມແນະນຳ ແລະ ຄ້ຳຈູນ ຖ້າຫາກຊີວິດຂອງທ່ານຕົກຢູ່ໃນໄພອັນຕະລາຍ ໃຫ້ໂທນຳເບີ 000 ໃນທັນທີໂລດ ສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານພາສາ ໃຫ້ໂທຫາກິດຈະກ ານນາຍແປໜັງສື ແລະ ນາຍແປພາສາ TIS ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 13 14 50 ແລະ ບອກໃຫ້ຕໍ່ທ່ານໃສ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS Lao ທີ່ Facebook